SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ Facebook ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຕຳຫຼວດຈັບຜິດກຸ່ມແຜ່ຜາຍໂຄວິດ-19 ທີ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ມີລັອກດາວສຳລັບທົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງ ກ່ຽວກັບເ ລື່ອງນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ພົນຕີ ຄຳກິ່ງ ຜຸຍຫຼ້າມະນີວົງ ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກະໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການສອບສວນກຸ່ມບຸກ ຄົນທັງຄົນລາວ ແລະກະຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດການແຜ່ຜາຍພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫວ່າງຕົ້ນເດືອນເມສາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາເນາະ ໂດຍຕາມລາຍງານການສອບສວນຂອງຕຳຫຼວດລາວ ຊາບວ່າກະມີບຸກຄົນ ກຸ່ມຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ມີທັງຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ລັກລອບເຂົ້າອອກຕາມຊາຍແດນລະຫວ່າງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ ຊຶ່ງເປັນພື້ນທີ່ທີ່ມີການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ພ້ອມກັນນີ້ເນາະ ກະມີບາງຄົນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດຂາດສະຕິໃນການເຂັ້ມງວດຄຳສັ່ງການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ກະໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປົກປິດ ແລະກະລວມເຖິງການກະທຳຜິດ ນຳເອົາພະຍາດໄວຣັດໄປແຜ່ຜາ ຍໃນສະຖານທີ່ຊຸມຊົນ ເຊັ່ນວ່າ ຮ້ານກິນດື່ມ ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານບໍລິການຕ່າງໆ ຜູ້ກະທຳຜິດກະມີທັງຄົນລາວ ຈະໄດ້ແກ່ກຳມະກອນທີ່ມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ນັກສຶກສາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງມີພົມແດນຕິດກັນ ຄວາມຜິດທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນກະມີການຕັ້ງຂໍ້ຫາເນາະວ່າ ລະເມີດກົດໝາຍກ່ຽວກັບການເຂົ້າອອກເມືອງ ແລະກະຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ລະເມີດກົດໝາຍກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ການເອົາຜິດບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ທາງຕຳຫຼວດກະຊິສອບສວນ ສົ່ງໄອຍະການ ສັ່ງເອົາຜິດຕໍ່ສານຕໍ່ໄປເນາະ ໃນສ່ວນຂອງຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ລັກເຂົ້າເມືອງ ຫຼືວ່າທຳຜິດກົດໝາຍ ກະຊິ ດຳເນີນການ ຫຼືວ່າເຮັດໄປຕາມລະບຽບສົ່ງໂຕຜູ້ ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ຕາມສົນທິສັນຍາທັງສອງຝ່າຍເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ວ່າສັບສົນກໍວ່າແມ່ນຫຼະ ເພາະວ່ າ ຍົກຕົວຢ່າງ ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນີ້ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາບໍ່ຮູ້ແນວໃດແນວໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນໂຕ ຫຼືວ່າໃນສະໝອງຂອງເຮົາ ແລ້ວເຮົາໄປເຮັດ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຊີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ຜິດ ຍົກຕົວຢ່ າງເນາະ ໃນຫຼາຍຟ້າຫຼາຍປີມາແລ້ວແຫຼະ ທ້າວໝັ້ນຍິງທ້າວທອງໃສຕາຍ ບັດນີ້ນີ້ມາສືບມາສວນເບິ່ງແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວຫັ້ນເປັນພະຍາດທີ່ວ່າຢ້ານຜູ້ອື່ນມາທຳຮ້າຍໂຕເອງຫັ້ນນະ ເພາະວ່າຢູ່ໃນສະໝອງຂອງຜູ້ກ່ ຽວຫັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວເຫັນທ້າວທອງໃສນີ້ເອົາຂະບວນການຕ່າງໆ ຊິມາຈັບມາກຸມ ເອົາຜູ້ກ່ຽວໄປທຳຮ້າຍ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຜູ້ກ່ຽວກໍຢ້ານ ໃນເມື່ອເຫັນທ້າວທອງໃສ ຜູ້ກ່ຽວກໍຍິງທ້າວທອງໃສຕາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວບັດນີ້ຂຶ້ ນສານນີ້ ສານຕັດສິນວ່າບໍ່ຜິດ ເພາະວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຜູ້ກ່ຽວຕັ້ງໃຈ ມັນແມ່ນພະຍາດຂອງຜູ້ກ່ຽວເຮັດໃຫ້ຕາຍ ກະເລີຍສັ່ງເອົາຜູ້ກ່ຽວຫັ້ນໄປກັກໂຕໄວ້ຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານໂລກຈິດ ຈົນກວ່າປົວ ໄດ້ແລ້ວຈຶ່ງປ່ອຍຊັ້ນນະ ບັດນີ້ນີ້ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຫຼືວ່າຄົນລາວ ຫຼືຄົນຫຍັງກໍຢ່າ ທີ່ວ່າບໍ່ຮູ້ເຂົາເຈົ້າເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວບັດນີ້ໄປຫັ້ນໄປນີ້ ແລ້ວໄປ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຕິດແປດນະ ເພາະວ່າໂຄວິດ-19 ນີ້ ບາງກໍລະນີນີ້ ມັນ ມັນບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນໄດ໋ ເພາະວ່າອາການ ຫຼືວ່າວີ່ແວວຂອງມັນນີ້ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ເປັນນັ້ນ ບໍ່ມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິວ່າຊັ້ນເຕາະ ນອກຈາກທີ່ວ່າອອດໆອອຍໆ ເລັກໆນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນ ໄປຕິດຄົນອື່ນ ແລ້ວບັດນີ້ມ າເອົາຜິດ ພວກເຂົາເຈົ້ານີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າມັນເປັນແນວໃດເນາະ ທີ່ວ່າທາງການລາວເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍບໍ່ ເພາະວ່າການລັກລອບເຂົ້າໄປໃນລາວນີ້ ບໍ່ວ່າຈາກຫົນແຫ່ງໃດກໍຕາມນີ້ ໂດຍບໍ່ມີອະນຸຍ າດ ຫຼືວ່າວີຊານີ້ ກະແມ່ນວ່າເອົາຄະດີໄດ້ວ່າຊັ້ນເຕາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ມັນມີຂ່າວຫຍັງຫຼືບໍ່ເນາະ ທາງ ທາງຕຳຫຼວດກໍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ຜູ້ທີ່ຖືກດຳເນີນຄະດີກໍຄືເປັນຜູ້ທີ່ພາ ລັກພາຄົນຕ່າງ ຕ່າງປະເທດນີ້ ເຂົ້ າໄປໃນ ໃນ ໃນປະເທດຂອງລາວເອງນີ້ ແລ້ວກະບາງຄົນກໍປົກປິດ ອັນນີ້ນີ້ ມັນກະແມ່ນຢູ່ທີ່ວ່າຂະບວນການຕ່າງໆ ຫຼືວ່າໃຜກະຢ່າທີ່ວ່າຊ່ອຍ ຫຼືວ່າອອກແນວຄິດ ຫຼືວ່າໃຫ້ເງິນໃຫ້ຄຳ ເອົາຄົນຕ່າງປະເທດ ຫຼືວ່າ ຄົນລາວຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ລັກລອບເຂົ້າມາໃນລາວ ແລ້ວກໍໄປຊຸກປົກປິດພວກເຂົາເຈົ້າໄວ້ນີ້ ກະແນ່ນອນແລະ ມັນເປັນການຜິດກົດໝາຍ ແຕ່ວ່າພວກທີ່ວ່າເປັນໂຄວິດແລ້ວ ອອກບ້ານອອກເຮືອນໄປ ໄປຕິດຜູ້ ອື່ນນີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນນີ້ນະ ທາງການເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າແນວໃດບໍ່ ອັນນີ້ເນາະ ກໍຄືການດຳເນີນຄະດີ ຫຼືວ່າການສົ່ງຄະດີນີ້ ກໍຈະເປັນເລື່ອງຂອງການລັກເຂົ້າເມືອງ ແຕ່ວ່າການສິເອົາຜິດກັ ບຄົນທີ່ວ່າໄປແພ່ກະຈາຍ ຫຼືວ່າແພ່ຜາຍໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ອັນ ອັນນີ້ກໍ ກໍບໍ່ ຍັງບໍ່ມີ ເອີ ວ່າສິເອົາຜິດໄດ້ ໄດ້ຈັ່ງໃດເນາະ ເພາະວ່າຄົນທີ່ເຂົ້າໄປ ຫຼືລັກເຂົ້າໄປກໍບໍ່ຮູ້ວ່າ ອາ ມີພະຍາດບໍ່ ຫຼືບໍ່ຈັ່ງໃດ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວກະຈະ ເປັນເລື່ອງຂອງການເອົາຜິດການ ການນຳພາ ຫຼືວ່າການພາຄົນຕ່າງປະເທດລັກເຂົ້າເມືອງຈັ່ງຊີ້ ອາ ເບື້ອງຕົ້ນເນາະ ກໍແປວ່າເພິ່ນເອົາຄະດີກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າລັກລອຍເຂົ້າເມືອງ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບທີ່ວ່າ ເປັນພະຍາດໂຄວິດແລ້ວໄປຕິດ ຄົນອື່ນນີ້ ພວກເພິ່ນຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດເທື່ອ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນໆ SBS Radio Lao